ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ كۈن تەرتىپى بويىچە ئالدى بىلەن مۇخبىرىمىز جەۋلان تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن
گوگول خەرىتىسىنى كۆزەتكۈچىلەر چەرچەن ناھىيەسىنىڭ تەكلىماكان قۇملۇقىغا يېقىن بىر جايدا گۇمانلىق بىر نۇقتىنى بايقىغان بولۇپ ئۇنىڭ ئەتراپىدا تاشلاندۇق زاۋۇتلارغا ئوخشايدىغان بىنا ئىزلىرى كۆرۈلگەن كۈندىلىك چولپان تورىنىڭ توققۇزىنچى ماي كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە گوگول خەرىتىسىدىن تېپىلغان ۋە راكېتالىق بومبا قويۇپ بېرىش ئورنى دەپ پەرەز قىلىنغان جاينىڭ سۈرىتى بېرىلگەن بۇ سۈرەت ئەسلىدە رەددىت تورىدا چىقىرىلغان بولۇپ تور ئابونتلىرى بۇ جايدا راكېتالىق بومبا قويۇپ بېرىش قۇرۇلمىسىنىڭ بار يوقلۇقى ھەققىدە مۇنازىرە قىلىشقان

پۇلتېزېر مۇكاپاتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق باھالاش نەتىجىسى توققۇزىنچى ماي دۈشەنبە كۈنى ئېلان قىلىنغان بۇنىڭ ئىچىدە لاگېردىكى ئۇيغۇرلار تېما قىلىنغان رەسىملىك چۈشەندۈرۈش خەۋىرى شۇ تۈر بويىچە مۇكاپاتقا ئېرىشكەن فاھمىدا ئەزىم ئانتونى دېل كول جوش ئادامس ۋالت ھىكېي قاتارلىقلار بىرلىشىپ ئىشلىگەن لاگېر شاھىتى زۇمرەت داۋۇتنىڭ كەچمىشلىرى ئاساس قىلىنغان بۇ رەسىملىك چۈشەندۈرۈش خەۋىرىدە تۇتقۇندىكى ئۇيغۇرلارنىڭ لاگېردىكى ئېچىنىشلىق تۇرمۇشى يورۇتۇپ بېرىلگەن مەن خىتاي لاگېرىدىن قانداق قۇتۇلۇپ چىقتىم دېگەن تېمىدىكى بۇ رەسىملىك چۈشەندۈرۈش خەۋىرى ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرىدا ئىچكى ئەھۋالنى بىلگۈچى تورىدا ئېلان قىلىنغان بولۇپ لاگېر شاھىتى زۇمرەت داۋۇتنىڭ لاگېردا كۆرگەن بىلگەنلىرى ۋە لاگېردىن قۇتۇلۇش جەريانىدا باشتىن كەچۈرگەنلىرى تېما قىلىنغان زۇمرەت داۋۇتنى مىسال قىلىپ ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن سىزىلغان كارتون رەسىملەر ۋە دەل جايىدا بېرىلگەن چۈشەندۈرۈشلەر ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كەلگەن لاگېر پاجىئەسىنى سەنئەتلىك شەكىلدە ئىخچام تەسىرلىك ۋە ئوبرازلىق ئىپادىلەپ بەرگەن. بۇ كارتون رەسىملەردە زۇمرەت داۋۇتنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى نويابىردىن باشلانغان قاباھەتلىك كۈنلىرى، ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدىن باشلاپ ئۆزىنىڭ ساقچى تەرىپىدىن چاقىرتىلىپ سوراققا تارتىلىشى، باشتىن كەچۈرگەن قىيىن قىستاقلار، دوختۇرلۇق تەكشۈرۈشى ۋە تۇغماسلىق ئوپېراتسىيەسى قىلىنىشلار، يىگىرمە تۆت سائەت كۆزىتىپ تۇرىدىغان كامېرالار، قوتانغا سولانغان توپ-توپ قويلاردەك داق يەردە يېتىپ، ئاچلىق، ئۇسسۇزلۇق ئۇيقۇسىزلىق ئازابىدا قىينىلىشلار تاياق يېگەندە ئاللا دەپ سالسا تېخىمۇ قاتتىق تاياققا دۇچار بولۇشلار مېڭە يۇيۇشلار لاگېردىن چىقىش ئالدىدا بۇ يەردىكى ئىشلار ھەققىدە ھېچنېمە دېمەسلىك توغرۇلۇق ئىمزا قويۇشلار تاكى خىتايدىن ئايرىلغىچە قايتا تۇتۇلۇپ لاگېرغا قايتۇرۇلۇش ۋەھىمىسىدىن قۇتۇلالماسلىقلار تولۇق بىر قاباھەتلىك ھېكايە شەكلىدە بايان قىلىنغان

سى ئېن ئېن تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە لى كېچياڭ بۇ ئىشسىزلىق كىرىزىسىنى مۇرەككەپ ھەم قىيىن ۋەزىيەت دەپ ئاتىغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىغا قارىغاندا خىتايدىكى ئوتتۇز بىر شەھەردە ئۈچىنچى ئايدىكى ئىشسىزلىق نىسبىتى تارىختا يۇقىرى پەللىگە يەتكەن خىتاي ھۆكۈمىتى خۇسۇسىي كارخانىلارغا زەربە بېرىپ دۆلەت كارخانىلىرىنى يۆلىگەن بۇنىڭ بىلەن ئىشسىزلار تېخىمۇ كۆپەيگەن نۆۋەتتە دۆلەت كارخانىلىرى ۋە چوڭ شىركەتلەرنىڭ ئادەم قىسقارتىشى داۋاملىق كۆپەيمەكتە ئىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئالدىنقى ئايدا ۋىرۇسنى تىزگىنلەپ ۋىرۇسنى پۈتۈنلەي يوقىتىش سىياسىتى يۈرگۈزۈپ خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ ئىقتىساد مەركىزى بولغان شاڭخەينى ۋە باشقا بەزى شەھەرلەرنى قامال قىلىپ ئىقتىسادتا ئېغىر چېكىنىش پەيدا قىلغان ئىدى ھالبۇكى خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بۇ سىياسەتنى داۋاملىق يولغا قويىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بۇنداق بولغاندا خىتاي ئىقتىسادى تېخىمۇ خاراپلىشىپ ئىشسىزلىق ئەۋج ئالىدىكەن خەۋەردە تەھلىل قىلىنىشىچە خىتاي ئىقتىسادى ۋەيران بولۇپ ئىشسىزلار كۆپىيىپ كەتسە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەۋجۇتلۇقىمۇ خەۋپكە ئۇچرايدىكەن شۇنداقتىمۇ خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ چوڭ شوئارلارنى توۋلاپ ئۆز ھوقۇقىنى مۇستەھكەملەش بىلەن ئاۋارە بولىدىكەن لى كېچياڭ قاتارلىقلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئورنىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن بۇ ئىشسىزلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىشقا مەجبۇر بولىدىكەن خىتاي كۈندىلىك گېزىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا خىتاي ھۆكۈمىتى ئونىنچى ماي كۈنى ئون تۆتىنچى بەش يىللىق پىلانىنى ئېلان قىلغان مەزكۇر پىلاندا بىيو ئىقتىسادنى گۈللەندۈرۈپ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرىدىغانلىقىنى جاكارلىغان خىتاي ئىسلاھات، تەرەققىيات كومىتېتى ئېلان قىلغان ھۆججەتتە كۆرسىتىلىشىچە، خىتاي بۇ بەش يىلدا بىيوتېخنىكا بىلەن ئۇچۇر تېخنىكىسىنى بىرلەشتۈرۈپ، تېببىي ساغلاملىق، يېزا ئىگىلىك، تەبىئىي ئېنېرگىيە، مۇھىت ئاسراش ۋە بىيولوگىيە ئۇچۇر كەسىپلىرىدە يېڭىلىق يارىتىپ، بىيوئىقتىساد كۆلىمى ۋە سالمىقىنى ئاشۇرماقچى ئىكەن. بۇ خەۋەردە يەنە خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بەشىنچى يىلىغىچە تەبىئىي ئېنېرگىيە بايلىقىنى قوغداپ ۋە ئۇنىڭدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ، ئورمانچىلىق، مۇھىت ئاسراش، دورىگەرلىك، خام ئەشيا ساھەلىرىدىكى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى قولغا كەلتۈرمەكچى ئىكەنلىكى، ئىككى مىڭ ئوتتۇز بەشىنچى يىلى بىيو ئىقتىساد ئۇنىۋېرسال كۈچى جەھەتتىن دۇنيانىڭ ئالدىنقى قاتارىغا ئۆتىدىغانلىقى كۆرسىتىلگەن كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە خىتاينىڭ بىيو ئىقتىساد تەرەققىيات پىلانى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ تەبىئىي بايلىقىدىن تولۇق پايدىلىنىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن چۈنكى بىيو ئىقتىسادنىڭ كۆلىمىنى كېڭەيتىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا كېرەكلىك تەبىئىي بايلىقلارنىڭ كۆپ قىسمى يەنى خىتاي ئەڭ ئېھتىياجلىق بولغان نېفىت كۆمۈر پاختا ئاشلىق مېۋە چىۋە ئورمان دورا ئۆسۈملۈكلىرى ئۇيغۇر ئېلىدىن چىقىدىكەن خىتاينىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان توققۇزىنچى يىلى ئوتتۇرىغا قويغان غەربنى ئېچىش پىلانى ۋە شى جىنپىڭنىڭ بۇ رايوننى بىر بەلباغ بىر يول بازىسىغا ئايلاندۇرۇپ چوڭ كارخانىلار ئارقىلىق تالان تاراج قىلىش ئىستراتېگىيىسى ئەنە شۇ ئىقتىساد پىلانى ئۈچۈن خىزمەت قىلىپ كەلگەن ئىچكىرى خىتايدا يۇقۇم سەۋەبىدىن شەھەرلەرنى قامال قىلىش باشلانغاندىن بېرى چېكىنىپ كەتكەن ئىقتىساد

ئۇنىڭدىن باشقا ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرۈپ ئىككى يىلغىچە ئىش تاپالمىغان ئون ئالتە ياشتىن يىگىرمە تۆت ياشقىچە بولغان ياشلار تورغا كىرىپ خىتاينىڭ ھەرقانداق يېرىدە خىزمەت قىلسا ياكى پراكتىكا قىلسا بولىدىكەن ئۇيغۇر رايونىدا خىزمەت قىلىشنى خالايدىغان خىتاي ئوقۇغۇچىلار شىنجاڭدا ئىشقا ئورۇنلىشىش ئاممىۋى مۇلازىمەت تورىغا كىرسە مىليون ئادەمنى پراكتىكا قىلدۇرۇش ۋە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش پىلانىنى كۆرەلەيدىكەن ھەمدە توردا ئىلتىماس قىلالايدىكەن ئۇيغۇر ۋەزىيىتى تەتقىقاتچىلىرى ئىلگىرىكى ماقالىلىرىدە ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ خىتاي زاۋۇتلىرىدا قۇل ئىشچى قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، ئۇيغۇر رايونىدا نۇرغۇن ئىش ئورنىنىڭ مەۋجۇت بولۇشى ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇنداق ياخشى ئورۇنلارغا ئورۇنلىشىشتىن مەھرۇم قىلىنغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن. كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە، ئەگەر ئىچكىرى خىتايدا ئىشسىزلىق كىرىزىسى ئېغىرلاشسا، جان بېقىش قايغۇسىدا قالغان خىتايلارنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا يامراپ كىرىشىنى توسۇپ قالغىلى بولمايدىكەن.

خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
يېقىندا ۋاشىنگتوندا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىقتىسادىي جىنايەت ھوقۇق ۋە مەسئۇلىيەت خەلقئارا تەرتىپ ھەققىدە تور مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن گەرچە بۇ يىغىندا رۇس ئەسكەرلىرىنىڭ ئۇكرائىنادا ئېلىپ بارغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى ئاساسلىق تېما قىلىنغان بولسىمۇ، يىغىندا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىمۇ تىلغا ئېلىنغان.
تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. يېقىندا ۋاشىنگتوندا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت، ئىرقىي قىرغىنچىلىق، ئىقتىسادىي جىنايەت، ھوقۇق ۋە مەسئۇلىيەت، خەلقئارا تەرتىپ ھەققىدە تور مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن. يىغىننىڭ باشلىنىشىدا ئامېرىكىدىكى بروكىڭ ئىنستىتۇتى، ئامېرىكا ياۋروپا تەتقىقات مەركىزى، گېرمانىيە ۋە ئاتلانتىك ئوكياندىن ھالقىغان مۇناسىۋەتلەر تەتقىقاتچىسى كونستانتىنزې ستېلزېنمۇلېر، ئۆزىنىڭ ئەسلىدە بىر ئادۋوكات ھەم مۇخبىر ئىكەنلىكىنى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان تۆتىنچى يىلدىكى رىۋاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان سەككىزىنچى يىل گوللاندىيەدىكى خاگا خەلقئارا سوتىدا يۇگوسلاۋىيەدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ سوتلانغانلىقىنى خەۋەر قىلغانلىقىنى بايان قىلغان ئاندىن ئۆزىنىڭ ئەسلىدە گېرمانىيەدىكى ئۇرۇشتىن ئامان قالغانلارنىڭ ئەۋلادى ئىكەنلىكىنى

گەرچە بۇ يىغىندا رۇس ئەسكەرلىرىنىڭ ئۇكرائىنادا ئېلىپ بارغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى ئاساسلىق تېما قىلىنغان بولسىمۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىمۇ تىلغا ئېلىنغان لوندون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ قانۇن پروفېسسورى خارۋارد قانۇن ئىنستىتۇتىنىڭ زىيارەتچى مۇتەخەسسىسى فىلىپ سەندىس ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئېنىقلىما بېرىپ مۇنداق دېگەن
ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگەن شۇ قاتىللارنىڭ غەرىزى ۋە قوللانغان ئۇسۇللىرىنىڭ قەبىھلىكى سوتچىلارنى قايىل قىلالايدىغان ئەڭ ئېغىر جىنايەتتۇر. ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى بېكىتىش ئۈچۈن قاتىللارنىڭ ئاساسلىق غەرىزىگە قاراش كېرەك. يەنى ئۇ قاتىللار پۈتۈن بىر توپ خەلقنىڭ ھەممىسىنى ياكى بىر قىسمىنى ئۆلتۈرۈپ يوق قىلىشنى كۆزلىگەن بولۇشى كېرەك. ئەگەر جىنايى ئىشلار سوتچىسى بۇ قەبىھ نىيەتنى ئىسپاتلاپ بېرەلمىسە، سوتمۇ ئۇنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى دەپ بېكىتەلمەيدۇ. ھەر بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ ھەممىسى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتتۇر. ئەمما ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنىڭ ھەممىسى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى بولۇشى ناتايىن. ئۇ يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق دېگەن. بۈگۈنكى كۈندە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدىكى خەۋەرلەر خېلى كۆپ چىقىۋاتىدۇ. مەسىلەن، روھىنگادىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەقەسى، خىتايدىكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋەقەسى، ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كەلگەن بۇ پاجىئەلەرنى نېمە دەپ بېكىتىشىدىن قەتئىينەزەر، بۇ ھەقىقەتەن ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئوخشاش قورقۇنچلۇق ۋەقەلەردۇر. ئۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە قارشى تۇرۇشتا خەلقئارا نىزام، خەلقئارا سوت ۋە قانۇننىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېگەن، بىرەر تۈزۈم ۋە سىستېما بولمىغان يەردە خەلقئارا قانۇنمۇ بولمايدۇ. تارىخىي تەرەققىيات داۋامىدا بىز يېڭى قائىدىلەرنى تۈزۈشىمىز،

ئۇ يەنە ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە قارشى تۇرۇشتا خەلقئارا ھەمكارلىقنىڭ تولىمۇ زۆرۈر ئىكەنلىكىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئائىت پاكىتلارنى توپلاش ۋە بۇ پاكىتلارنى ھەمبەھىرلەش ۋە ئۇچۇر ئالماشتۇرۇشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن جورج ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتى قانۇن ئىنستىتۇتى خەلقئارا قانۇن پروفېسسورى شان موررېي

بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق سەككىزىنچى يىلى ئىمزالانغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە قارشى تۇرۇش ۋە ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئەھدىنامىسى بار بىزدە يەنە بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى ئىمزالانغان ئۇرۇش جىنايىتىگە قارشى تۈزۈلگەن جەنۋە ئەھدىنامىسى بار ئەمما بىزدە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى جازالاش ئەھدىنامىسى يوق خەلقئارا قانۇن كومىتېتى نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىنى بايقىدى ئەمما ئۇ دۆلەتلەرنىڭ بىرەرسى بىز ياشاۋاتقان دۆلەت بولۇپ قالسا ئۇنىڭ ئۈستىدىن ئەرز قىلالمايمىز مەسىلەن ئامېرىكىنى ئېلىپ ئېيتساق بۇ دۆلەتتە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنى بېكىتىدىغان فېدېراتسىيە قانۇنى ياكى شتات قانۇنى يوق
ئۇ يەنە خەلقئارا قانۇن كومىتېتىنىڭ ۋەزىپىسى ۋە رولى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېگەن. خەلقئارا قانۇن كومىتېتىنىڭ پىلانى نېمە؟ ئۇ ئون بەش تۈرلۈك قانۇن لايىھەسى ۋە ئۇنىڭ قوشۇمچە ماددىلىرىنى تۈزۈپ چىقتى. بۇلارنى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى جازالاش ئەھدىنامىسىغا ئوخشايدىغان يېڭى ئەھدىنامىلەرنى تۈزۈشنىڭ ئاساسى قىلىشقا بولىدۇ. ئەگەر بۇ ماددىلار ئىجرا قىلىنسا، ئۇكرائىنا، سىيېررالېئون، خىتاي ياكى باشقا ھەر قانداق جايدا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلغۇچىلاردىن ھېساب ئېلىنىدۇ. ئەگەر ئۇلار ئامېرىكىدا بولۇپ قالسا، ئامېرىكا ئۇلارنىڭ ئۈستىدىن ئەرز قىلالايدۇ. بۇ ئەھدىنامىنى يەنە بۇنىڭغا ئىمزا قويغان دۆلەتلەرنىڭ قىتئەلەرئارا ھەمكارلىشىدىغان كېلىشىمى قىلىشقىمۇ بولىدۇ.
جورجتاۋن قانۇن ئىنستىتۇتىنىڭ پىروفېسسورى جېين سترومسېت دۇنيانىڭ مەيلى قانداق يېرىدە ئۇرۇش ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈز بەرسە بۇنىڭ ئەمەلىيەتتە ئىنسانىيەتكە قىلىنغان ھاقارەت ۋە تەھدىت ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېگەن ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى زېلېنسكىينىڭ مۇستەھكەم تۇرۇشى ۋە ئامېرىكىلىقلارنى ھەرىكەتكە كەلتۈرۈشىدىكى مۇھىم سەۋەبلەرنىڭ بىرى ئۇنىڭ ئىنسانلىق ھۆرمىتىنى قوغداش، ئۆز تەقدىرىنى ئۆزى بەلگىلەش پىرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇشىدۇر. مېنىڭچە، بۈگۈنكى ئىنسانلار بۇنداق قورقۇنچلۇق تاجاۋۇز ۋە ئۇرۇش جىنايەت ئالدىدا بۇ پىرىنسىپلارنى قوغداشقا تىرىشىۋاتىدۇ.
ئىگىلىشىمىزچە، بروكىڭس ئىنستىتۇتى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون ئالتىنچى يىلى قۇرۇلغان ئىلمىي ئورگان بولۇپ، ئىجتىمائىي پەنلەر، جۈملىدىن خەلقئارا ئىقتىساد، تاشقى سىياسەت مائارىپ قاتارلىق جەھەتلەردە تەتقىقات ئېلىپ بارىدىغان ئامېرىكا دېموكراتىيەسىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئامېرىكا ئىقتىسادىنى گۈللەندۈرۈپ ئىجتىمائىي پاراۋانلىقنى ياخشىلاشنى مەقسەت قىلغان شۇنداقلا ئامېرىكىنىڭ دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى سىياسەتلىرىگە مۇھىم تەسىر كۆرسىتىدىغان ئاقىللار مەركىزى ئىكەن.
سەككىزىنچى ماي كۈنى پۈتۈن دۇنيادا ئانىلار بايرىمى ھەر خىل شەكىللەردە تەبرىكلەندى.

بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز نۇرئىمان ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋەر دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ھەر يىلى بەشىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى يەكشەنبە كۈنى ئۆتكۈزۈلىدىغان ئانىلار بايرىمى بۇ يىل سەككىزىنچى ماي كۈنى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا ھەر خىل شەكىللەردە تەبرىكلەندى. ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كەڭ تارقالغان ئانىلار بايرىمىغا بېغىشلانغان تىلەكلەر ئارىسىدا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئانىلار بايرىملىق تىلەكلىرى بىر بىرىدىن ئازابلىق ئىدى. ئۇلار پۈتۈن دۇنيا ئانىلار بايرىمىنى تەبرىكلەۋاتقان شۇ پەيتتە مىليونلىغان ئۇيغۇر ئانىلارنىڭ بالىلىرىدىن ئايرىۋېتىلىپ لاگېر ۋە تۈرمىلەردە ئىگە چاقسىز قالدۇرۇلغانلىقىنى ئەسكەرتىشكەن تەڭرىتاغ تورىنىڭ توققۇزىنچى ماي كۈنى تارقاتقان خەۋىرىدە كۇچادىكى بىر باشلانغۇچ مەكتەپتىكى سەككىز يۈزدىن ئارتۇق بالىنىڭ خىتاي مۇئەللىمىنىڭ يېتەكچىلىكىدە خىتاي تىلىدا ئانىلار بايرىملىق ئاتكىرىتكىلارنى ياسىغانلىقىنى خەۋەر قىلغان خەۋەردىكى سۈرەتلەرگە قارىغاندا بالىلارنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك ئۇيغۇر بالىلار بولۇپ ئۇلار پۈتۈنلەي خىتاي تىلىدا ئانىلار بايرىمىغا بېغىشلاپ ئۆز تىلەكلىرىنى يازغان. سىنىپنىڭ تېمىغا چاپلانغان يازمىلارمۇ پۈتۈنلەي خىتايچە يېزىلغان. رادىيومىز ئىلگىرىكى يىللاردىكى ئېنىقلاشلىرى داۋامىدا ئۇيغۇر رايونىدىكى مەكتەپلەردە ئوقۇ ئوقۇتۇشنىڭ پەقەت خىتاي تىلىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقىنى، ئۇيغۇر تىلىنىڭ چەكلەنگەنلىكىنى دەلىللىگەن ئىدى. ھەتتا ئوقۇش يېشىغا توشمىغان كىچىك بالىلارنىڭمۇ ئاتا ئانىلىرىدىن ئايرىۋېتىلىپ دۆلەت باشقۇرۇشىدىكى يەسلىلەرگە ئورۇنلاشتۇرۇلغانلىقى، ۋە ئۇلارنىڭ پۈتۈنلەي خىتاي تىلىدا تەربىيەلىنىۋاتقانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى. تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى يەتتىنچى يانۋاردىكى خەۋىرىدە كۇچا ناھىيەسىدە توقسان ئالتە قوش تىللىق يەسلى ئېچىلغانلىقى، بۇ يەسلىدە ئوقۇۋاتقان ئون ئىككى مىڭ ئىككى يۈز نەپەردىن ئارتۇق ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى دۆلەت تەرىپىدىن بېقىلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن ئىدى. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى تۆتىنچى ئىيۇل كۈنى بې بې سې مۇخبىرى جون سۇدۋورسنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئاتا ئانىسىدىن ئايرىۋېتىلگەن ئۇيغۇر بالىلار ھەققىدىكى مەخسۇس خەۋىرى تارقىتىلغاندىن كېيىن ناھايىتى زور غۇلغۇلا قوزغىغانىدى مەزكۇر ۋىدېئولىق خەۋەردە خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن بالىلار يەسلىسى دەپ ئاتالغان جايلارنىڭ ئەتراپى پۈتۈنلەي ساقچىلارنىڭ قورشاۋىدا ئىكەنلىكى ئۇ يەرلەرنىڭ پۈتۈنلەي تىكەنلىك سىملار بىلەن قورشالغانلىقى ئەتراپىغا كۆزىتىش كامېرالىرىنىڭ ئورنىتىلغانلىقى كۆرسىتىلگەن مەزكۇر خەۋەردە بۇ خىلدىكى يەسلىلەرنىڭ جازا لاگېرلىرىنىڭ يېنىغا قۇرۇلغانلىقى بايان قىلىنغان ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقاتچىسى زۇبەيرە شەمسىدىن خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
شەخسەن مەن ئۆزۈم بىر ئانا سۈپىتىم بىلەن ئۈچ بالىنىڭ ئانىسى بولغان بىر ئانا سۈپىتىم بىلەن ئەگەر بىر بالىنى ھەقىقىي ئانىلىق ئانىنىڭ بايرىمىنى تەبرىكلەيدىغان بىر بايرام ئۆتكۈزىدىغان بىر شارائىتنى قىلىمەن دېسەڭ ئايرىما ئانىسىدىن بالىلارنى ئۇ بالىلارنى تىرىك ژىتىم قىلىپ قويۇپ تۇرۇپ ئۇ تىرىك ژىتىم بالىلار ئانىسىنى كۆرمەي ئاتىسىنى كۆرمەي ئائىلىسىنى كۆرمەي ئائىلىنىڭ ئىسسىقىنى ھۇزۇرىنى ئالماي تۇرۇپ قانداق بىر بايراملىق سوۋغا دېگەن بىر نەرسە ئۇلارنىڭ ئىچىدىن كەلسۇن.
خىتاي مەركىزىي خەلق رادىيوسى تورىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاتالمىش قوش تىللىق يەسلى قۇرۇلۇشى ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلىدىن باشلانغان مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھەرقايسى رايون يېزا بازار ۋە مەھەللىلىرىگە كەڭ كۆلەمدە ئاتالمىش قوش تىللىق يەسلى قۇرغان بولۇپ، ئۇلارغا خىتاي تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ئۆگىتىشنى چىڭ تۇتقان. زۇبەيرە شەمسىدىن خانىم مۇشۇنداق يەسلىلەرگە يىغىۋالغان بالىلار ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
ھازىر دوكلاتلاردا ئاشكارىلىشىچە، بۇ كەمگە قەدەر بەزى بىر ئاتا-ئانىلىرىدىن ئايرىلىپ كەتكەن بالىلار ھەتتا ئۈچ ياشتىن تۆۋەن، ناھايىتى كىچىك، ھېچنېمىنى بىلمەيدىغان ياشتا دە مۇنداق ئېيتقاندا ھەتتا بەزىلىرى جازا لاگېرلىرىغا سولىنىپ كەتكەن ئاتا ئانىلارنىڭ ئۇنىڭدىنمۇ ياش ھەتتا ئايلىق دېگەن ئاشۇنداق بالىلارغا قەدەر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ھامىيلىقىدىكى شۇنداق تىرىك يېتىم ئاشۇنداق تەربىيىلەش ئورۇنلىرىدا مۇنداقچە ئېيتقان ۋاقىتتا بالىلار جازا لاگېرلىرى دېسەكمۇ بولىدۇ ھەم ئاشۇنداق يەردە يېتىلگەن بالىلارنىڭ ھەممىسىنى يەنى ئۇلارنىڭ كۆرۈنۈشى ئۇيغۇر چىرايدەك كۆرۈنگەن بىلەن خىتاي قىلىپ تەربىيىلەپ چىقىشى ئۇ ناھايىتى ئېھتىمالغا يېقىن ھەم بۇ ناھايىتى بىر خەتەرلىك كەلگۈسى بىز ئۈچۈن بەكمۇ خەتەرلىك. ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى چېن چۈەنگو ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا پارتكوم سېكرېتارى بولۇپ تەيىنلەنگەندىن كېيىن ھەر قەدەمدە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭىنى تەكىتلەپ ئۇيغۇرلارغا خىتاي كىملىكىنى سىڭدۈرۈش تەدبىرلىرىنى كۈچەيتكەن ئىدى بۇ تەدبىرنىڭ ئاساسى سۈپىتىدە ئۇيغۇر بالىلىرىنى پۈتۈنلەي ھۆكۈمەت باشقۇرۇشىدىكى مەكتەپلەرگە يىغىۋېلىپ خىتاي تىلىدا خىتاي ئېڭى بويىچە تەربىيەلەشنى يولغا قويغان ئىدى. ئامېرىكىنىڭ ۋىرجىنىيە شتاتىدىكى مېھرىبان ئانا ئۇيغۇر ئانا تىلى مەكتىپىنىڭ قۇرغۇچىسى سۈرەييە قەشقىرى خانىم ئۇزۇن يىللىق ئانا تىلى ئوقۇتقۇچىسىدۇر. ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر بالىلارنى ئاتا ئانىسىدىن ئايرىپ خىتاي تىلىدا تەربىيەلىشى ئۇيغۇر بالىلىرىنى پۈتۈنلەي ئۆز كىملىكىدىن ئايرىۋېتىدۇ دەپ تەكىتلىدى.
مۇشۇنداق ۋاقىتتا ئۇلارنى خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتى بىلەن تەڭ ئۇلارغا يەنە مۇشۇ ئانىلار بايرىمىنى تەبرىكلەيسىلەر دەپ ئۇنى تېڭىۋاتىدۇ. بۇ قانداق ئانىلار بايرىمى بولدى ئۇلار ئۈچۈن؟ ئۆزىنىڭ ئانىسى يوق، ئۆزىنىڭ دادىسى يوق، ئۆزىنىڭ ئائىلىسى يوق. مۇنداق ۋاقىتتا ئۇلار ئانىلار بايرىمى ئەمەس، ئۇلار تېخىمۇ ئازابلىنىدۇ، تېخىمۇ ئۆزلىرىنىڭكى قەيەرگە تەئەللۇق ئىكەنلىكىنى بىلمەيدۇ. بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ،

ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتتۇر ماۋزۇلۇق بىر پارچە ماقالە ئېلان قىلىنغان ماقالىدە قەشقەر ۋىلايىتى ۋە يەركەن ناھىيەسىدە ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلنىڭ ئاخىرىغىچە سەككىز يۈز سەكسەن مىڭ بەش يۈز بالىنىڭ ياتاقلىق مەكتەپكە ئورۇنلاشتۇرۇلغانلىقى بۇ ساننىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئۈچ يۈز سەكسەن مىڭغا يېقىن ئاشقانلىقى كۆرسىتىلگەن ئاخىرىدا زۇبەيرە خانىم بىلەن سۈرەييە خانىم بىردەك بالىلارنى ئاتا ئانىلىرىدىن ئايرىپ خىتاي مەدەنىيىتىنى سىڭدۈرۈپ تەربىيىلەشنىڭ ئۇيغۇر بالىلار ئۈچۈن بەكمۇ خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى ئۇلار بۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن خەلقئارانىڭ ھەرىكەتكە ئۆتۈپ خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى توختىتىشنىڭ ئىنتايىن تەخىرسىز ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشتى بۇ پروگراممىنى نۇرىمان تەييارلىدى. توققۇزىنچى ماي كۈنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئاخىرلاشتۇرۇش بىرلەشمىسىنىڭ ۋەكىللىرى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ مەركىزى بولغان بېلگىيە پايتەختى بريۇسسېلدىكى ئۈچ كۈنلۈك پائالىيىتىنى باشلىغان. بۇ ھەقتە گېرمانىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ.
قىرىق بەش دۆلەتتىكى تۆت يۈز ئون بەش خەلقئارالىق تەشكىلاتنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئاخىرلاشتۇرۇش بىرلەشمىسىنىڭ ۋەكىللىرى توققۇزىنچى مايدىن باشلاپ ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ مەركىزى بولغان بېلگىيە پايتەختى بريۇسسېلدا ئۈچ كۈنلۈك پائالىيىتىنى باشلىغان.
قانداق قىلغاندا مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق شىركەتلەرنى قانۇنىي جاۋابكارلىققا تارتالايمىز، قانداق قىلغاندا بىر جازالاش ئۆتكۈزەلەيمىز دېگەن مەقسەتتە بۇ يىغىننى ئېچىۋاتىمىز.
ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئاخىرلاشتۇرۇش باش تېما قىلىنغان بۇ يىغىنغا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ۋە باشقا قىرىققا يېقىن خەلقئارالىق تەشكىلاتنىڭ ۋەكىللىرى ھەم قانۇنچىلاردىن سىرت، ئۇيغۇرلاردىن مەركىزى ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ دىرېكتورى رۇشەن ئابباس، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ پروگرامما يېتەكچىسى زۇمرەت ئاي ئۇيغۇر ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى لوندون ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى رەھىمە مەخمۇت، ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ باش كاتىپى ئەلفىدار ئىلتەبىر، ئىلھام توختىنىڭ قىزى جەۋھەر ئىلھام، نورۋېگىيە ئۇيغۇر كومىتېتى خادىمى مۇئەتتەر ئىلقۇت قاتارلىقلارمۇ قاتناشقان.
بۇ كونفېرېنسىيە ئاساسلىق مۇشۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى توختىتىش ھەرىكىتىنىڭ ئىككى يېرىم يىلنىڭيازى قىلغان ئىشلار، نەتىجىلەر، كامچىلىقلار ھەممىسىنى مۇزاكىرە قىلىپ، ئاساسلىق بۇنىڭدىن كېيىنكى قىلىدىغان ئىشلار ئۈچۈن پىلان تۈزۈش.
بۈگۈن ئونىنچى ماي بريۇسسېلدىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ دىرېكتورى رۇشەن ئابباس خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ ئاساسلىق مەقسەتلىرىدىن بىرى ياۋروپالىقلارغا ئۈستۈڭدىكى كىيىملەردە ئۇيغۇرنىڭ قېنى بار دېگەننى بىلدۈرۈش ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن نەپكە ئېرىشىۋاتقان ياۋروپا شىركەتلىرىنى ئۆز مەنپەئەتىڭ ئۈچۈن قولۇڭنى ئۇيغۇرلارنىڭ قېنى بىلەن بۇلغىما دەپ ئۇلارنى يەنە بىر قېتىم ئاگاھلاندۇرۇشتىن ئىبارەت ئىكەن.
ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى خىتاينىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنىڭكى غول بىر تەركىبىي قىسمى. خىتاي ھاكىمىيىتى ئۇيغۇرلارنى ئىشغالىيەتتىكى شەرقىي تۈركىستاندا قۇل قىلىپ ئىشلىتىپ، مەجبۇرىي ئەمگەككە سېپلا قالماي يەنە ئۇلارنى خىتاينىڭ ئىچكىرىكى ئۆلكىلىرىگە تۈركۈملەپ يۆتكەپ ئۇ يەردە قۇل قىلىپ ئىشلىتىشنى داۋاملاشتۇرماقتا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن ھاسىل بولغان مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەشكە دائىر بىر يۈرۈش قارارلارنى ئىجرا قىلىپ ئۆتكەندە ھەتتا قانۇنمۇ چىقاردى بۇ قانۇن مۇشۇ ئالدىمىزدا ئالتىنچى ئايدا رەسمىي ئىجرا قىلىشنى باشلايدۇ گەرچە شۇنداق بولسىمۇ، بىراق ياۋروپا ئىتتىپاقىدا، ياۋروپا بىرلەشمىسىدىكى ئەزا دۆلەتلەر بۇ ساھەدە بىر دادىل قەدەم باسىدىغان، بىر رەسمىي ھەرىكەتكە ئۆتىدىغان بىر دەرىجىگە كەلمىدى تېخى. شۇنىڭ ئۈچۈن بىزنىڭ بۇ يىغىننى بېلگىيەنىڭ پايتەختى بريۇكسېلدا تەشكىللەشتىكى سەۋەبلەرنىڭ بىرىمۇ شۇ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنى ھەرىكەتكە كەلتۈرۈشنى مەقسەت قىلغان. بىز ياۋروپالىقلارغا ئۈستۈڭدىكى كىيىملەردە ئۇيغۇرنىڭ قېنى بار دېگەننى بىلدۈرۈش بىلەن بىرگە ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن نەپ ئېلىۋاتقان ياۋروپا شىركەتلىرىنى ئۆز مەنپەئەتىنى دەپ ئۇيغۇرلارنىڭ قېنى بىلەن قولىنى بۇلغىماسلىققا چاقىرىپ ئۇلارنى ئاگاھلاندۇرماقچى بوۋاتىمىز بۇ مەقسەتتە ئەتىگەنلىككە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىق بولغان زارا شىركىتىنىڭ ئالدىدا بىرلەشمە نامايىش قىلىمىز. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ پروگرامما يېتەكچىسى زۇمرەت ئاي ئۇيغۇرمۇ بۇ خۇسۇستا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بىزنى يىغىننىڭ ئاساسىي مەزمۇنى ۋە يىغىن ئىشتىراكچىلىرى توغرىسىدىكى مەلۇماتلار بىلەن تەمىنلىدى.
ئىككى يىلنىڭ ئىچىدە بۇ گۇرۇپنىڭ ئىچىدە تۆت يۈزدەك قول قويغان تەشكىلاتلار بار ئەمما ئاكتىپلىق شەكىلدە ئىشلەۋاتقان ئىجرائىي كومىتېتىدا يىگىرمىدىن ئاز تەشكىلاتلار بار ئۇنىڭ ئىچىدە تۆت ئۇيغۇر گۇرۇپپا بولۇپمۇ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى كامپېين فور ئۇيغۇرس ئۇيغۇر ھەرىكىتى ئانىڭدىن كېيىن ئۇيغۇر ئامېرىكا بىرلىكى مۇشۇ تۆت گۇرۇپ ئۇيغۇر گۇرۇپلاردىن مۇشۇ ئىجرائىي كومىتېتنىڭ ئىچىدە ئاكتىپلىق شەكىلدە رولدا پائالىيەتلەرنى ئېلىپ كېتىۋاتىدۇ شۇڭا بىزنىڭ نورمالدا ھەر ئىككى ھەپتىدە بىر قېتىم ياكى بولمىسا ھەپتىدە نەچچە قېتىم كۆرۈشىدىغان كوئېلشىن بىزنىڭ نېمىمىز ئەمما بىز قۇرۇلغاننىڭ ياغى بىرىنچى قېتىم يۈز تۇرانى كۆرۈشىمىز مۇشۇ بريۇكسېلدە بولدى بۇ كۆرۈشنىڭ مەقسىتى ئەمدى مۇشۇ ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە ئالدىمىزدىكى ئايلاردا يىللاردا مۇشۇ مەجبۇرىي ئەمگەك توغرۇلۇق قانداق پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بارالايمىز ھەم بىزنىڭ ئىستراتېگىيەمىزنى قانداق ياخشى كۈچەيتەلەيمىز مەسىلەن ئامېرىكىدا بىر قانۇن چىقتى لېكىن ھازىر ياۋروپادا قانداق ئىشلارنى قىلالايمىز ياۋروپانىڭ بىرلىكىمۇ يېقىندا بىر قانۇن چىقارغان مۇشۇ توغرۇلۇق بىز ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە مۇشۇ قانۇنلارنى قانداق كۈچ دۆلەتلەردە كۈچەيتەلەيمىز دەپ ئىستراتېگىيە ئۈچ كۈنلۈك يىغىنى ئاچتۇق.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى لوندون ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى رەھىمە مەخمۇت بولسا ئۆزىنىڭ بريۇسسېلدا ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان بۇ پائالىيەتلەر توغرىسىدىكى تەسىراتلىرىنى قىسقىچە بايان قىلىپ ئۆتتى.
بۇ يىغىندا شۇ ئاساسلىق رول ئويناۋاتقان تەشكىلاتلارنىڭكى باشلىرى بۇ يەرگە توپلاندى، ئاساسلىق ئامېرىكىدىكى ۋە بەزى دۆلەتلەردىكى قازانغان نەتىجىلەرنى قانداق يەنە باشقا دۆلەتلەردىمۇ قازانغىلى بولىدۇ دېگەن مۇزاكىرىلەر، مىسالغا ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك قانۇنىنى ياۋروپادا قانداق قىلىپ قولغا كەلتۈرۈش دېگەندەك. ئۇنىڭدىن كېيىن شىركەتلەرنى بولۇپمۇ مۇشۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىدىن پايدا ئېلىۋاتقان شىركەتلەرنى قانداق قىلىپ ئۇلارنىڭ مۇشۇ خىتاي سودا بازىرىدىن چىقىپ كېتىشىگە تەۋسىيە قىلىش ۋە قانداق ۋاسىتىلارنى قوللىنىش دېگەندەك ئاساسلىق مۇتەخەسسىسلەرنىڭكى ھەممىسىنىڭ بىر يەرگە كېلىپ مۇشۇ يەردە پىكىر ئالماشتۇرۇپ قانداق ئىشلارنى قىلساق زىيانكەشلىككە ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارغا بىر پايدىلىق بىر قانۇنلار، بىر سىياسەت ۋە شىركەتلەرنىڭمۇ بۇ ھەرىكەتلەرگە قوشۇلۇشىغا سەۋەب بولالايمىز دېگەندەك ناھايىتى كەڭ دائىرىلىق مۇشۇنداق تېمىلاردا مۇزاكىرە بولۇۋاتىدۇ. يىغىندا ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ باش كاتىپى ئەلفىدار ئىلتەبىرمۇ نۇتۇق سۆزلىگەن. ئەلفىدار زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، ئامېرىكىدا ماقۇللانغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قارشى قانۇنلارنى قانداق قىلغاندا ياۋروپا دۆلەتلىرىگە كېڭەيتىش ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئالاقىسى بولغان شىركەتلەرنى قانداق جازالاش مەسىلىسىنىڭ بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ مۇھىم بىر مەزمۇنى بولغانلىقىنى تىلغا ئالدى. قىرىققا يېقىن ئۇيغۇر ۋە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە قانۇن ئورگانلىرى بۇرسەلگە يەنى بېلگىيەگە كەلدۇق ئۈچ كۈنلۈك ستراتېژىك پىلانلاش يىغىنىنى ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن بۇ يىغىن كوئالىشن تۇ ئەند ئۇيغۇر فورس لەيبور گۇرۇپى يەنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئاخىرلاشتۇرۇش بىرلەشمە گۇرۇپى تەرىپىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلدى. ئاساسلىق مەقسىتىمىز ئامېرىكىدا ماقۇللانغان مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەش ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى باشقا دۆلەتلەردە ۋە ئاۋروپا پارلامېنتىدە قانداق كۈچكە ئىگە قىلىش، شۇنى پىلانلاش، يەنى بۇ ئۈچ كۈن جەريانىدا پىلانلارنى مۇزاكىرە قىلىش. بۈگۈن ئاۋروپا پارلامېنتىدە يەنە بىر يىغىن ئېچىلماقچى مۇشۇنىڭ بىلەن مۇناسىۋەتلىك.

يىغىندا خىتاي تۈرمىسىدىكى ئۆكتىچى ئۇيغۇر زىيالىيسى، ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىللىق ساخاروف مۇكاپاتىنىڭ ساھىبى ئىلھام توختىنىڭ قىزى جەۋھەر ئىلھاممۇ دوكلات تەقدىم قىلغان. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! بېلگىيە پايتەختى بريۇسسېلدا ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئاخىرلاشتۇرۇش يىغىنى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
مەلۇم بولۇشىچە، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى تەركىبىدىكى ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدىن ئۇرۇشقا قاتناشقانلار ئىچىدە ئۇيغۇرلارمۇ بار بولۇپ، ئۇلار بۇ ئۇرۇشتا قەھرىمانلىق كۆرسىتىپ قۇربانلار بەرگەن. يەتتىنچى ماي كۈنى قىرغىزىستاندا ئەينى يىللاردىكى فاشىزمغا قارشى ئۇرۇشتا خىزمەت كۆرسەتكەن ئۇيغۇر قەھرىمانلارغا بېغىشلانغان خەلقئارالىق چېلىشىش مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلگەن. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى قىرغىزىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز فېرۇزادىن ئاڭلايسىزلەر.
توققۇزىنچى ماي ناتسىستلار گېرمانىيەسى مەغلۇپ قىلىنغان ۋە ياۋروپادا ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرلاشقان غەلىبىيەت كۈنىدۇر. سابىق سوۋېتلار ئىتتىپاقى دەۋرىدە بۇ غەلىبىيەت كۈنى ئەڭ چوڭ بايراملارنىڭ بىرى سۈپىتىدە ھەر يىلى خاتىرىلىنىپ كېلىنگەنىدى. سابىق سوۋېتلار ئىتتىپاقى يىمىرىلگەندىن كېيىن، ئۇنىڭ تەركىبىدىن بۆلۈنۈپ چىقىپ، مۇستەقىللىققا ئېرىشكەن بىر مۇنچە مەملىكەتلەردە بۇ كۈن بۈگۈنگە قەدەر بايرام سۈپىتىدە خاتىرىلىنىپ كېلىنمەكتە. شۇ مەملىكەتلەرنىڭ قاتارىدا قىرغىزىستانمۇ بار. مەلۇم بولۇشىچە، سابىق سوۋېتلار ئىتتىپاقىنىڭ ئۇلۇغ ۋەتەن ئۇرۇشىدا ناتسىستلار گېرمانىيەسىگە قارشى جەڭلەردە پەقەت رۇسلارلا ئەمەس، بەلكى پۈتۈن سوۋېتلار ئىتتىپاقى تېررىتورىيەسىدە ياشايدىغان يۈزلىگەن مىللەتلەرنىڭ ئوغۇل قىزلىرىمۇ جان بەرگەنىدى. ئۇلارنىڭ قاتارىدا قىرغىزىستان، ئۆزبېكىستان ۋە قىرغىزىستان جۇمھۇرىيەتلىرىدە ياشايدىغان كۆپ ساندىكى ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىمۇ ئەينى ۋاقىتتا سوۋېت ئىتتىپاقى قىزىل ئارمىيەسى تەركىبىدە ئۇرۇشقا قاتنىشىپ نۇرغۇنلىرى ھاياتىدىن ئايرىتىلغانىدى. ھەتتا ئۇلارنىڭ ئارىسىدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قەھرىمانى دېگەن نامغا ئېرىشكەن ئۇيغۇرلارمۇ چىققانىدى. بۇ ئۇرۇش قەھرىمانلىرى كېيىنكى يىللاردا ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئۇيغۇرلارنى كۆپ پەخىرلەندۈرگەنىدى. قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئىتتىپاق جەمئىيىتى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا خىزمەت كۆرسىتىپ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قەھرىمانى دېگەن نامغا ئېرىشكەن ئۇيغۇر جەڭچىلەردىن سۈلھى لۇتپۇللايېف، داداش باباجانوف ۋە مەسىن ياكۇپوفلارغا بېغىشلاپ جۇمھۇرىيەتلىك چېلىشىش مۇسابىقىسى تەشكىللىگەن ئىدى. قىرغىزىستاندا بۇ يىل بۇ مۇسابىقە يەنە ئۆتكۈزۈلۈپ، ئۇنىڭغا قازاقىستانلىق تەنھەرىكەتچىلەرنىڭ قاتنىشىشى بىلەن خەلقئارالىق مۇسابىقىگە ئايلاندى. يەتتىنچى ماي كۈنى قىرغىزىستان پايتەختى بىشكېك شەھىرىدە سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ئارمىيەسىنىڭ تەركىبىدە ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىغا قاتنىشىپ قەھرىمانلىق كۆرسەتكەن ئۇيغۇر قەھرىمان جەڭچىلىرىگە بېغىشلانغان خەلقئارالىق چېلىشىش مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلدى. مەزكۇر مۇسابىقە قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئىتتىپاق جەمئىيىتىنىڭ تەشەببۇسى، قىرغىزىستان سامبو فېدېراتسىيەسىنىڭ ھەمكارلىقى ۋە بىر توپ ئۇيغۇر تىجارەتچىلەرنىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتىن قوللاپ-قۇۋۋەتلىشى بىلەن ئۆتكۈزۈلدى. بۇ قېتىملىق چېلىشىش مۇسابىقىسىگە قىرغىزىستاننىڭ چۇ ۋە جالالئاباد ۋىلايەتلىرىدە ئىككى مىڭ يەتتىنچى، ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىللار ئەتراپىدا تۇغۇلغان ئۆسمۈرلەر قاتناشتى. قازاقىستاننىڭ ئۇيغۇر رايونى چونجا يېزىسىدىن كەلگەن ئىككى چېلىشىشچى ماھىرمۇ نەق مەيداندا ئۆز ماھارەتلىرىنى كۆرسىتىشتى. چېلىشىش مۇسابىقىنىڭ تەشەببۇسچىلىرىدىن بىرى، سامبو فېدېراتسىيەسىنىڭ سابىق رەئىسى نۇرلان توكونويېف زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا خىزمەت كۆرسەتكەن ئۇيغۇر قەھرىمانلىرى توغرىسىدا ئۆزىنىڭ تۇنجى قېتىم رۇسىيەنىڭ نوۋوسىبىرسك شەھىرىدە ئۇيغۇرلارنىڭ

نوۋوسىبىرسك شەھىرىدىكى پۇتبول مۇسابىقىسىنىڭ ھەمىت توختىيېفنىڭ باشچىلىقىدا ئۆتكۈزۈلگەنلىكىنى ئۆزىنىڭ ئۇ يەردىكى ئۇيغۇر دوستلىرى بىلەن يېقىن ئالاقىسى بولغاچقا قىرغىزىستاندىمۇ سامبو يەنى چېلىشىش بويىچە مۇسابىقىلەرنى ئۇيۇشتۇرۇشقا باشلىغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. مەزكۇر مۇسابىقىنىڭ تەشكىللىگۈچىسى قىرغىزىستان سامبو فېدېراتسىيەسىنىڭ باش تىرېنېرى نۇرمەمەت ئابدۇراخمانوف زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۇيغۇر ۋەتەنداشلىرىنىڭ جاسارىتىدىن پەخىرلىنىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئۇ مەزكۇر مۇسابىقىگە پەقەت ئۇيغۇرلارلا ئەمەس، بەلكى قىرغىزىستاندىكى ھەر مىللەت تەنھەرىكەتچىلىرىنىڭمۇ قاتنىشىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالدى. نۇرمەمەت ئەپەندى مەزكۇر مۇسابىقىنىڭ ئەڭ ئاساسلىق مەقسىتى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ئارقىلىق، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىغا قاتنىشىپ، ناتسىستلار گېرمانىيىزگە قارشى ئۇرۇشلاردا ئەزىز جەڭلىرىنى تەقدىم قىلغان ياكى قەھرىمانلىق كۆرسەتكەن ئۇيغۇر جەنگچىلەرنى خاتىرىلەش، ئۇلارنى ئۇنتۇپ قالماسلىق ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. Assalamu Aleykum! Bugün Meldeş Bovatı'da Samba boyunca bizning babalar, atamızlarga qadap aşı turnirni ötküzüvatımız.

گېروي ساۋېتسكىي سايۇز ئادەملەر بار ئاشۇ ئۈچ ئادەم بار ماسىم ياكۇبوف دېگەن ئانان كېيىن داداش باباجانوف ئانان كېيىن سۇلخى لاتفۇللايېف دېگەن ئۈچ گېروي ساۋېتسكىي سايۇزى بار ئاشۇلار ئۈچۈن بىز مانا شۇ تۇرنىرنى ئۆتكۈزۈۋاتقان ئاشۇ گېروي ساۋېتسكوگو سايۇزا كىشىلەرگە گېرويلارغا بايلاپ ئۆتكۈزۈۋاتىمىز

چونجا يېزىسىدىن كېلىپ قاتناشقان تىرېنېر راۋىل سابىرجانوف زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇ بۇ مۇسابىقىگە نۇرمەمەت ئابدۇراخمانوفنىڭ تەكلىپى بىلەن ئۇيغۇر ئۇرۇش قەھرىمانلىرىنىڭ خاتىرىسى ئۈچۈن قاتنىشىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالدى. راۋىل سابىرجانوف يەنە قازاقىستاندىن كەلگەن ئىككى نەپەر ئۇيغۇر ماھىرنىڭ بىرسى ئۈچىنچى ئورۇندا، يەنە بىرسى بىرىنچى ئورۇندا چېلىشىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى. مەن سابىرجانوف راۋىل سامبو مۇسابىقىسىگە نۇرمەمەت ئاكام ئارقىلىق

ئۆتكەچكە شۇڭلاشقا كەلدۇق بىزمۇ ئۇيغۇر رايونىدىن بولغاندىن كېيىن ئۇيغۇرلىرىمىزنى بىلەيلى ئارىلىشايلى كۆرۈشەيلى دەپ ئۇلارنى ھۆرمەت قىلىپ ھۆرمىتىگە كەلدۇق ئۇيغۇر ئۇرۇش قەھرىمانلىرىنىڭ شەرىپىگە بېغىشلانغان بۇ مۇسابىقىگە قاتناشقان قىرغىزىستان ئۇيغۇرلىرى ئىتتىپاق جەمئىيىتى تەنتەربىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسى سادىقجان يۈسۈپوف رادىيومىز زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۇيغۇر ئۇرۇش قەھرىمانلىرىنىڭ ئىسىملىرىنى مەڭگۈ يادلاش ئۇيغۇر خەلقىنىڭ فاشىزمغا قارشى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ غەلىبىسى ئۈچۈن ھەسسە قوشقانلىقىنى خاتىرىلەش مەقسىتىدە

گېروي ساۋېتسكىي سويۇز بولغان بىزنىڭ قاھرىمان ئۇيغۇرلاردىن شۇ قىرغىزىستاننى قىرغىزىستاندىكىلەر دۇنيادىكىلەر ھەممىسى بىلسۇن مۇشۇنداق ئۇيغۇرلاردىن قاھرىمانلىرى بار دەپ مىسال چېلىش بويىچە ئۆتكۈزۈۋاتىمىز بۇنىڭدىن كېيىن يەنە ئۆتىدۇ ھەر يىلى شۇ مانا شۇ توققۇزىنچى مايغا دەپ دېن پابېدىغا دەپ مانا شۇ تورنىرلارنى ئۆتكۈزۈۋاتىمىز بىزنىڭ سپونسورلار بار بۇ يەرگە ياردەم بېرىۋاتقان بىرىنچى مانا شۇ ئىتتىپاق بىزنىڭكى قىرغىزىستاندىكى ئۇيغۇر

چونجىدىن، ئاشۇ ئۇيغۇر رايونى چونجىدىن سپورتسمېنلار كەلدى مەنە. ئۇلارمۇ چېلىشىۋاتىدۇ، بىرسى بولسا فىنالغا چىقتى مەنە. يەنە بىرسى ئۈچىنچى ئورۇنغا چېلىشىدۇ. ياخشى شۇنداق ئۆتۈۋاتىدۇ. مانا شۇ قىرغىزىستاننىڭ سامبو فېدېراتسىيىسىغا چوڭ رەھمەت ئېيتىمىز، ياخشى ئۆتكۈزۈۋاتىدۇ. زاللىرى تازا ياخشىكەن. بالىلار ھەممىسى خۇشال، ياخشى، ياخشى چېلىشىۋاتىدۇ. مانا شۇ بالىلاردىن ئىچىدە چېمپىيون مىرلا بولۇپ چىقسۇن دەۋاتىمىز.

يورۇق ساھىللار سەھىپىمىز بويىچە بېرىلىدىغان مەخسۇس پروگراممىمىزدا بولسۇن.
يورۇق ساھىللار كەشمىشلەرنىڭ خاتىرىسى. يورۇق ساھىللار شاھىتلارنىڭ بايانى. ئۇنتۇلماس كەشمىش ۋە مەڭگۈلۈك ئەسلىمە، يورۇق ساھىللار.

بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش بەشىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى بىر ئۆمۈر ۋەتىنى ئۈچۈن تىپىرلىغان بىر ئوتلۇق يۈرەك سوقۇشتىن توختايدۇ. ئاتمىش تۆت يىللىق قىسقىغىنە ھاياتىغا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىللاردىكى خوتەن ئىنقىلابىنىڭ يولباشچىلىقىنى، شەرقىي تۈركىستان تارىخىدىن ئىبارەت بۈيۈك بىر ئابىدە ئەسەرنىڭ مۇئەللىپلىكىنى، خىتاي بىلەن بولغان مۇرەسسەسىز قەلەم كۈرەشلىرىنى، شۇنداقلا مۇھاجىرەتتىكى ۋەتەن دەۋاسىنىڭ مۇشەققەتلىك جەريانلىرىنى سىغدۇرغان بۇ كىشى ۋەتىنىگە تۇتاشقان ئارمانلىرى ئىلكىدە بۇ دۇنيا بىلەن ۋىدالىشىدۇ. بۇ كىشى يىگىرمىنچى ئەسىر ئۇيغۇر تارىخىدىكى بۈيۈك بىر شەخسىيەت مۇھەممەد ئىمىن بۇغرادۇر. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا ۋە ئۇنىڭ كۈرەش ھاياتىغا بېغىشلانغان مەخسۇس رادىيو پروگراممىسىدا بولغاي. مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا ئۆزىنىڭ شەرقىي تۈركىستان تارىخى ناملىق كىتابىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىلدىكى ۋەتەن ساياھىتىنىڭ مەقسىتى ھەققىدە مۇنداق دەپ يازىدۇ مەن پۈتۈن يۇرتۇمنى ئايلىنىپ چىقىش مەقسىتى بىلەن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىلى مەشھۇر تاتار ئالىملىرىدىن چۆچەكتە ئولتۇرۇشلۇق شەيخ مۇھەممەت مۇراد رەمزى ئەپەندىمنىڭ قېشىغا ھەدىس ۋە تەپسىر بىلىملىرىدىن دەرس ئېلىش ئۈچۈن بارىمەن دەپ خوتەندىن يولغا چىقتىم دەرۋەقە، مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا راستتىنلا چۆچەككە بېرىپ مەشھۇر تاتار ئالىمى شەيخ مۇھەممەد مۇرات رەمزىي بىلەن كۆرۈشكەنمۇ؟ ئۇنىڭدىن ھەدىس ۋە تەپسىر بىلىملىرىدىن دەرس ئالغانمۇ؟ بۇ ئۇچرىشىش جەريانىدا ئۇلار كەلگۈسى شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئىنقىلابى توغرىلىق پىكىر ئالماشتۇرغانمۇ؟ ھالبۇكى، مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا ئۆزىنىڭ شەرقىي تۈركىستان تارىخى ناملىق كىتابىدا، سىياسىي ھاياتىم ناملىق بىئوگرافىك كىتابچىسىدا ۋە ياكى باشقا ئەسەرلىرىنىڭ ھېچبىرىدە چۆچەكتە مەشھۇر تاتار ئالىمى مۇرات رەمزىي بىلەن قانداق ئۇچراشقانلىقى ھەمدە بۇ ئۇچرىشىشنىڭ تەپسىلاتى ھەققىدە مەلۇمات بەرمەيدۇ. تۈركىيە چاناققەلە ئون سەككىزىنچى مارت ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلاھىيات فاكۇلتېتىنىڭ دوتسېنتى دوكتور نۇرئەخمەت قۇربان مەرھۇم مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ ھاياتى ۋە كۈرەش مۇساپىسىگە دائىر مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا ئۇنىڭ چۆچەكتە تاتار ئالىمى مۇرات رەمزىي بىلەن كۆرۈشكەنلىكى ۋە تۈرلۈك تېمىلار بويىچە ئۇزۇن سۆھبەتلەردە بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ بۇ مۇرات رەمزىي بىلەن مەمتىمىن بۇغرانىڭكى چۆچەكتە كۆرۈشكەنلىكىگە دائىر ماتېرىياللاردا خېلى گەپ سۆزلەر بار. مەمتىمىن بۇغرا ئۆزىمۇ ئەسلىمىلىرىدە ئاشۇنداق يېزىقلىق، مەن قاراپ باقسام ھېچكىمنىڭكى بىر قوزغىلىپ ھەرىكەت قىلىشقا نىيىتى يوق ئىكەن. مەن مەنمۇ ئۆزۈمنى تازا يېتىشكەن بىر ئادەم دەپ قارىمايمەن، ئەمما چوقۇم بىر ئىش قىلىشقا، بىر ھەرىكەت قىلىش لازىم دەپ شۇ پىلان بىلەن بىر ۋەتەننىڭ ئىچىنى بىر ئايلىنىپ چىقىش ئۆزى بىلەن ئوخشاش پىكىردىكى كىشىلەر بىلەن ئۇچرىشىپ چوڭ بىر ئىنقىلاب ھەرىكەت قوزغاش پىلانى بولغان شۇنىڭ بىلەن ئانا بۇ چۆچەكلەرگىچە چىقىپ مۇرات رەمزىينىڭكى داڭلىق تاتار ئۇستاز تەرىقەت شەيخى ئەينى زاماندا ۋە پىكىر چۈشەنچە مەپكۇرەگە ئىگە بىر كىشى شۇنىڭدىن دەرس ئالغان ۋە شۇ يەردە ناتىق يەنى خىتابەت كۈچى كۈچلۈك بولغان سابىت داموللام بىلەن ئۇچرىشىپ بەزى پىلانلارنى قىلىپ قايتىپ كەلگەنلىكىنى ھەممىمىز بىلىمىز شەرقىي تۈركىستان تارىخىنى تۈركچىگە تەرجىمە قىلغان مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ نەۋرە تۇغقانلىرىدىن ئابدۇللا ئوغۇز ئەپەندىمۇ مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ بۇ ئابىدە ئەسىرىدە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىلى چۆچەكتىكى مەشھۇر تاتار ئالىمى مۇرات رەمزىيدىن دەرس ئېلىش ئۈچۈن خوتەندىن يولغا چىقتىم دەپ يازغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ.

ۋاھالەنكى، يەنە بىر قىسىم بىلىم ئادەملىرى مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىلدىكى ۋەتەن ساياھىتىدە مەشھۇر تاتار ئالىمى مۇرات رەمزىي بىلەن كۆرۈشكەنلىكىگە سوئال قويىدۇ. ئۇلار يەنە مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ قىسقىغىنا ئالتە ئايلىق ۋەتەن ساياھىتى مەزگىلىدە چۆچەكتە تاتار ئالىمى شەيخ مۇھەممەد مۇرات رەمزىيدىن ھەدىس ۋە تەپسىر بىلىملىرى بويىچە دەرس ئالغانلىقى مۇمكىنسىز دەپ قارايدۇ. مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ ئەسەرلىرىنى نەشرگە تەييارلىغان تەكلىماكان ئۇيغۇر نەشرىياتىنىڭ باشلىقى ئابدۇجېلىل تۇران ئەپەندى دەل مۇشۇ قاراشتىكى كىشىلەرنىڭ بىرىدۇر. مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا ئۇ ھەدىس تەپسىر ئوقۇمىغان ئۇ ئادەمدە، ئەمما خەلققە مۇرات رەمزىيدە ئوقۇپ كېلىمەن دېگەن نېمىنى بەرگەن. مۇھەممەتئىمىن بۇغرا بەزى پىلانلارنى مەخپىي تۇتۇش ئۈچۈن، شەرقىي تۈركىستاندىكى ۋەزىيەتنى چۈشىنىش ئۈچۈن ئەمەس، مۇرات رەمزىدە ئوقۇش ئۈچۈن بارغان دەپ قويغانلىقى ئېنىق. چۈنكى بۇ ئالتە ئايلىق بىر ساياھەت، ئالتە ئايلىق ساياھەت دېگەندە ۋاقتىدا غۇلجىغا بېرىش، كېلىش ئۈچۈنمۇ ئىككى ئاي ۋاقىت كېتىدۇ، ئۇ تۆت ئايدا بىرەر كىتابمۇ ئوقۇپ تۈگىتىپ بولالمايدۇ. سۆھبەتلەشكەن بولۇشى مۇمكىن، ئەمما نېمە دەپ سۆھبەتلەشكەنلىكىمۇ ئېنىق ئەمەس. ئىنقىلاب ھەققىدە سۆھبەتلەشكەن بولۇشىمۇ ناتايىن. مېنىڭكى ھېس قىلىشىمچە، مۇھەممەتئىمىن بۇغرانىڭكى بۇ ئالتايلىق ساياھەتنىڭ مەقسىتى ئاساسىي شۇ خەلقنىڭكى رايىنى سىناش دېگەندەك، ھازىر بۇ ئىنقىلاب قىلسا، بۇنىڭ خەلقنىڭكى قانچىلىك بۇنىڭغا ئاۋاز قوشىدىغانلىقىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈن قىلغان بىر ساياھىتى ئىدى. ئۇنداقتا شەيخ مۇھەممەد مۇرات رەمزى زادى كىم؟ قەلبىگە ۋەتەن مىللەتنىڭ تەقدىرىدىن ئىبارەت بۈيۈك ئاتەش تۇتاشقان ياش مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا نېمە ئۈچۈن مىڭلارچە كىلومېتىر يىراقلىقتىكى خوتەندىن يولغا چىقىپ بۇ زات بىلەن كۆرۈشمەكچى بولىدۇ؟ تۈركىيە ئېگەي ئۇنىۋېرسىتېتى تۈرك دۇنياسى تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ پىروفېسسورى دوكتور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى مەشھۇر تاتار ئالىمى مۇرات رەمزىنىڭ كىم ئىكەنلىكى، ئۇنىڭ تۈرك ئىسلام دۇنياسىدىكى مۇبارەك نامى ھەققىدە بىزنى قىسقىچە مەلۇمات بىلەن تەمىنلەيدۇ. شەيخ مۇھەممەد مۇرات رەمزى تاتار خەلقىنىڭ داڭلىق تارىخچىسى ۋە ژۇرنالىستى. شەيخ مۇھەممەد مۇرات قازانلىق، مۇھەممەد مۇرات، شەيخ مۇرات، تۇھى، ئاندېلىپ، ئەبۇلھەسەن، ئەكمەل قاتارلىق شۇ ئىسىم ۋە تەخەللۇسلارنى ئىشلەتكەن. ئۆزى بىر مىڭ سەككىز يۈز ئەللىك تۆتىنچى ۋە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز

ھەدىس، تەپسىر ۋە فىكىھ بىلىملىرىنى ئۆگەنگەن. شەيخ مۇھەممەتمۇرات رەمزى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون توققۇزىنچى يىلى شەرقىي تۈركىستاننىڭ چۆچەك شەھىرىگە بارغان ۋە بۇ يەردە رەشىد ئىبراھىموف، جىرجىر ھاجى، مۇسا بېگىيېف ۋە موللا قۇربان گالىيېف قاتارلىق شۇ تاتار زىيالىيلىرى بىلەن بىللە ئىشلىگەن. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز تۆتىنچى يىلى چۆچەكتە سەكسەن يېشىدا ۋاپات بولغان. شەيخ مۇھەممەتمۇرات رەمزى نۇرغۇن كىتاب ۋە ماقالىلارنى يازغان.
دوكتور نۇرئەخمەت قۇربان ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئىسلامىي چۈشەنچىلىرى ھەققىدىكى ئىزدىنىشلىرى داۋامىدا مەشھۇر تاتار ئالىمى مۇرات رەمزى ۋە ئۇنىڭ دىنىي ئىلىم ساھەسىدىكى ئەسەرلىرى بىلەن چوڭقۇر تونۇشۇپ چىققان. ئۇ يەنە مۇرات رەمزىنىڭ ئاتا بوۋىلىرى، تاتارىستاننىڭ ئۇفا ۋىلايىتىدە ئۆتكەن بالىلىق دەۋرى ۋە باشلانغۇچ تەھسىلى، ياشلىقىدىكى بۇخارا ساياھىتى، شۇنداقلا تاتار قازاق يۇرتلىرىدىكى مۇدەررىسلىك ھاياتى توغرىسىدا بىزنى مەلۇمات بىلەن تەمىنلىدى.
مۇرات رەمزى ئەسلى ئۆزى ھازىرقى روسىيەگە باغلىق تاتارستاندىكى ئۇفا ۋىلايىتىگە باغلىق مىنزەلە دەيدىغان بىر يەردە مىڭ سەككىز يۈز ئەللىك بەشىنچى يىلى تۇغۇلۇپتىكەن. ئائىلىسى مەدەنىيەتلىك، تەلىم-تەربىيە كۆرگەن، مەرىپەتپەرۋەر بىر ئائىلە. باشلانغۇچ تەلىم-تەربىيەسىنىڭ ئاساسىيىتىنى ئانىسىدىن ئۆگىنىپ، ئۇنىڭ كەينىدىن مەدرىسىلەردە ئۇستازلىق قىلىۋاتقان تاغىسىدىن ئەرەبچە، پارسچە تىللارنى ئۆگەنگەن ۋە شۇنىڭ بىلەن بىللە لوگىكا، ئىسلام پەلسەپىسى، كالام ئىلمى ياكى ئىسلام ھوقۇقى، ئىسلام فىقھى دېگەندەي ساھەلىدە نۇرغۇن ئىلىملەرنى ئۆگىنىپ كىچىك ياشتا يېتىشكەن. كېيىن تېخىمۇ چوڭقۇرلاپ بىر بىلىم ئېلىش مەقسىتى بىلەن بۇخاراغا كەلگەن ۋاقتىدا بۇخارا مەدرەسىلىرىنىڭكى مائارىپ سىستېمىسى ھەم ئۇستازلىرىنىڭكى، ئوقۇتقۇچىلارنىڭكى ئىدىيە جەھەتتىكى خاراب ئەھۋالىنى كۆرۈپ ئۈمىدسىزلىنىپ تەكرار قازاق، تاتار مەھەللىلىرىدە بىر مەزگىل ئوقۇتقۇچىلىق قىلىپ ئىشلەپتىكەن.
دوكتور نۇرئەخمەت قۇربان يەنە مەشھۇر تاتار ئالىمى مۇرات رەمزىنىڭ كېيىنكى ھاياتى ھەققىدە بىزگە مۇنۇ مەلۇماتلارنى تەقدىم قىلدى.
ئۇنىڭ كەينىدىن مۇرات رەمزى ئەرەبىستانغا بېرىپ ئۇزۇن مۇددەت تۇرۇپ قىلغىلىق، ئۇ يەردە مۇدەررىسلىك قىلغىلىق بىر مۇددەت مەككىدە تۇرۇپ، كېيىن بىر تەتقىقات ئىشلىرى بىلەن تۈركىيەگە كېلىدىغان بولۇپ قېلىپ، تۈركىيەگە كېلەي دېسە ئۇ چاغلىدا تۈركىيەدە ۋەزىيەت ناھايىتى داۋالغۇش ئىچىدە بولغاچقا ئۇ يەرگە كېلەلمەي، چۈنكى ئوسمانلى دۆلىتى يىقىلىپ، كېتىش باسقۇچىدا تۇرۇۋاتقان بولغاچقا يەنە سەمەرقەنت، تاشكەنت دېگەن يەرلەرگە كېلىپ، ھەم بۇ يەردىمۇ ھېلىقى مىڭ توققۇز يۈز ئون بەشتىن كېيىن ئون يەتتىنچى يىللاردا رۇسلار تەرىپىدىن كۆزگە چېلىقىپ قېلىپ تۇتقۇن قىلىنىپ كېتىپتىكەن. ھەم بۇ يەردىن قېچىپ بىزنىڭ ۋەتىنىمىزگە كەگىلىك مىڭ توققۇز يۈز ئون توققۇزىنچى يىلى ئۇ يەردە چۆچەكتە تۇرۇپ قىلغىلىق چۆچەكتە تاتارلار بار ۋە يەرلىك خەلقلەرنىڭكى تۇرۇپ قېلىشقا تەشۋىق قىلىشى ياكى زورلىشى بىلەن شۇ يەردە تۇرۇپ قېلىپ ئۇستازلىق قىلىپ ئۇزۇن مۇددەت تۇرۇپتىكەن. ئابدۇجېلىل تۇران ئەپەندى مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ ئەسەرلىرىدىكى چەكلىك ئۇچۇرلارغا تايىنىپ، ئۇنىڭ چۆچەكتە تاتار ئالىمى مۇراد رەمزىي بىلەن قانداق ئۇچراشقانلىقى ۋە پىكرىي جەھەتتىن ئۇنىڭ تەسىرىگە قانداق ئۇچرىغانلىقى ھەققىدە ھۆكۈم چىقىرىشنىڭ ئىنتايىن قىيىنلىقىنى، ئۇنىڭ ئۈستىگە شەيخ مۇھەممەد مۇراد رەمزىينىڭ پىكرىي جەھەتتىن جەدىدچىلەر ئېقىمىغا ئەمەس، بەلكى قەدىمىيەتچىلەر ئېقىمىغا تەۋە مەشھۇر دىنىي ئالىم ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ. مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا مۇراد رەمزى بىلەن تاسادىپىي ئۇچراشقان بولسا كېرەك. مۇراد رەمزىدىن قانداق تەسىرلەنگەنلىكىگە بىر نەرسە دېمەك تەس. چۈنكى مۇراد رەمزى ئۇ جەدىدچى ئەمەس، ئەنئەنىچى ئادەم. ئۆزىنىڭ يازغان نەرسىلىرى قارىغان ۋاقتىدا، باشقىلار بىلەن يېزىپ چىققان نەرسىلىرى قارىغان ۋاقتىدا ئۇ ئەنئەنىچى ئادەم. ئەمما ناھايىتى بەك كاتتا ئالىم ئۇ. پارسچىدىن ئەرەبچىگە كىتاب تەرجىمە قىلغان، ئەرەبچە كىتاب يازغان ئادەم. يەنە مەككىدە تۇغان چوڭ ئالىم. دوكتور نۇرئەخمەت قۇربان مەشھۇر تاتار ئالىمى مۇرات رەمزىنىڭ ئاخىرقى ئۆمرىنى چۆچەكتە ئۆتكۈزگەنلىكىنى، شۇ دەۋرلەردە ئۇنىڭ مۇبارەك نامىنىڭ پۈتكۈل شەرقىي تۈركىستاننىڭ جاي-جايلىرىغا تارقالغانلىقىنى، ھەر يىلى نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئۇنى زىيارەت قىلىش ۋە تەھسىل ئېلىش ئۈچۈن چۆچەككە كېلىدىغانلىقىنى، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىلى يازدا مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا بىلەن سابىت داموللامنىڭمۇ چۆچەكتە مۇھەممەد رەمزى بىلەن كۆرۈشكەندىن كېيىن غۇلجىدا ئۆزئارا ئۇچراشقانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
مۇرات رەمزى ۋەتەنگە قايتقاندىن كېيىن يەنە شۇ مۇدەررىسلىك قىلىش جەريانىدا چوڭ ئۆلىما بولغاندىكىن تەرەپ تەرەپلەردىن كەلگەن تالىپلار مۇتەپەككۇرلار ياكى زىيالىيلار شۇ چاغنىڭكى كېلىپ مۇرات رەمزىدىن پىكىر ئالىدىكەن مۇھەممەد ئىمىن بۇغرامۇ سابىت داموللاممۇ شۇ يەرگە كېلىپ شۇ يەردە ئىككىسى ئۇچرىشىغلىق ئەمدى ناھايتى مۇھىم بىر مەجلىس بۇنىڭ سىرتىدا مۇرات رەمزىنىڭكى تارىخ ئەدەبىيات يازغان ئەسەرلىرى بار پارسچىدىن قىلغان تەرجىمىلىرى بار قوللۇق بىر ئادەم ۋەتەندە مەمەتئىمىن بۇغرا بىلەن سابىت داموللامغىمۇ ئاساسىي جەھەتتىن ياخشى پىكىر بېرىپ مەسلىھەت بېرىپ ئېلىپ بارماقچى بولغان ئىنقىلابقا ئۈندىگەن ئادەملەردىن بىرسى ئاشۇ ئۆزى تەرىقەت شەيخى بولۇشىغا قارىماي ئىنقىلابنى قوللاغلىق ۋە ئىنقىلابقا پىكرىي جەھەتتىن ياردەم قىلغان ئىلغار بىر ئادەم دەپ قاراشقا بولىدۇ قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا مەشھۇر ئىنقىلابچى، تارىخچى، مۇھاجىرەتتىكى شەرقىي تۈركىستان مىللىي دەۋاسىنىڭ مۇھىم رەھبەرلىرىدىن بىرى بولغان مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا ۋە ئۇنىڭ ھاياتى ھەققىدە ئىشلەنگەن مەخسۇس رادىيو پىروگراممىسىنىڭ سەككىزىنچى قىسمىنى ئاڭلىدىڭلار.

يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراممىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار Xayr xo'sh. This concludes our program from Washington DC. You've been listening to Radio Free Asia.